ສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາທຸກໆຄົນຕີ້ ນີ້ແມ່ນກັບເລັກ ທອງວິລຸຍ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວສຳລັບມື້ນີ້ ວັນເສົາ ທີ 26 ມິຖຸນາ 2021 ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ເໝືອນດັ່ງເດີມ ນອກຈາກທີ່ມີຂ່າວໆທີ່ເປັນທີ່ສູນ ຈຸດສົນໃຈແລ້ວ ກໍມີສາລະຄະດີ ການວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ເລື່ອງລາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ນອກນັ້ນກໍຂໍນຳເອົາເລື່ອງລາວຊິດນີລົບລ້າງບຸນເຜີຍແຜ່ມູນເຊື້ອອົບພະຍົ ບລາວ ການເສັງເຂົ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຊິດນີລັອກດາວ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະຊາຊົນລາວຍືດອອກຕື່ມການລັອກດາວ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະຊາຊົນລາວເຂັ້ມງວ ດ Quarantine ໂຄວິດ-19 ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາຊ່ວຍເຫຼືອລາວກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ມາເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງດ້ວຍ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ 4 ເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງຊິດນີຖືກລັອກດາວໄວ້ ແລ້ວ ກ່ຽວກັບການຕາຍຂອງ George Floyd ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ Derek Chauvin ຕຳຫຼວດ Minneapolis ຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກເກືອບ 23 ປີ Queensland ພັງ New South Wales ສຳລັບຂັນຕີບານ Women State Origin ຂ່າວທົ່ວໄປ ເຂດປົກຄອງຄື Local Government 4 ເຂດຂອງຊິດນີ ລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະຕ ຣາເລຍ ຖືກສັ່ງໃຫ້ຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນແລ້ວ ແຕ່ 11 ໂມງ 59 ນາທີ ຂອງຄືນແລ້ວນີ້ ເພື່ອເປັນການສະກັດກັ້ນການແຜ່ຜາຍລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນຊິດນີ ຄຳສັ່ງນັ້ນສັກສິດຂຶ້ນແລ້ວສຳລັບຄົນທີ່ຢູ່ກິນ ແລະ ເຮັດວຽກເຮັດ ການຢູ່ໃນເຂດ Woollahra, Waverley, Randwick ແລະ City of Sydney ໃນມື້ວານນີ້ທີ 25 New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກການຕິດແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນເອງເຖິງ 22 ຄົນແລ້ວ ແລະ ກັບກຸ່ມໂຄວິດ-19 ທີ່ບອນດີ ບາດນີ້ມີ 65 ຄົນ ແລະ ມີອີກ 17 ຄົນທີ່ເປັນຫຼັງຈາກ 8 ໂມງ ຄ່ຳຂອງມື້ວານນີ້ດ້ວຍ ທີ່ຈະຖືກຮ່ວມເຂົ້າໃສ່ຈຳນວນຂອງມື້ນີ້ ວັນເສົາ ຄົນໃນລັດ New South Wales ຖືກບອກເຕືອນວ່າ ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດ New South Wales ຈະທະວີຂຶ້ນໃນ 7 ວັນຂ້າງໜ້ານີ້ ໂດຍທີ່ມີການຈ້ອງຫູຈ້ອງຕາເຈ າະຈົງໃສ່ຮ້ານຕັດຜົມ John Bailey ທີ່ Double Bay ດຣ ແຄຣິນ ຈັງ ຜູ້ນຳພະນັກງານການແພດລັດ New South Wales ເວົ້າວ່າ ມີຄົນເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 900 ຄົນ ທີ່ໄປຮ້ານຕັດຜົມນັ້ນໃນໄລຍະຫຼາຍມື້ທີ່ຜ່ານມາຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ທີ່ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫ່ວງໃຍນຳ Omar Khorshid ປະທານສະມາຄົມການແພດອົດສະຕຣາເລຍ ໃນວານນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະບົບການຕື່ມອີກເພື່ອລັອກດາວຊິດນີທັງໝົດ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ Derek Chauvin ຕຳຫຼວດມິນີໂປລີ ຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກ 22 ປີເຄິ່ງ ສຳລັບການ ຄາດຕະກຳຕາຍ George Floyd ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2020 ການພິພາກສານັ້ນກັບກາຍເປັນປະຫວັດສາດຂອງກິດຈະການຕຳຫຼວດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບການຕັດສິນຊີ້ຂາດນັ້ນ ຄະນະຈູຣີຄະນະໜຶ່ງເຫັນວ່າ Chauvin ໄດ້ ຄາດຕະກຳຕາຍໂດຍບໍ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ຄາດຕະກຳຂັ້ນລະດັບ 3 ແລະ ຂ້າຄົນໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈໃນລະດັບ 2

ໃນການຕັດສິນຊີ້ຂາດນັ້ນ ທ່ານບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼື ເພື່ອສົ່ງສັນຍານໃດໆ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈສຳລັບຄວາມເຈັບແສບຂອງຄອບຄົວຕ່າງໆຂອງກຳ George Floyd ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນໆນຳ Ghebreyesus ຜູ້ອຳນວຍການໃ ຫຍ່ຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ ບອກເຕືອນເຖິງໄພອັນຕະລາຍຂອງໂຄວິດ-19 ສາຍພັນແດລຕາ ທີ່ເປັນສາຍພັນໃໝ່ທີ່ຖືກພົບເຫັນເປັນກັນຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍໃນຕອນຕົ້ນໆທີ່ເລີ່ມຂຶ້ນ ທ່ານເວົ້າວ່າ ໃ ນໂລກນີ້ການຕິດແປດໂຄວິດກັນທະວີຂຶ້ນ ແລະ ດັນລະບົບການສຸຂະພາບວ່າຊັ້ນ ກ່ອນນີ້ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກເວົ້າວ່າ ມັນເປັນຄ້າຍກັບວ່າການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ສອງເຂັມໃຫ້ການປ້ອງກັນໂຄວິ ດ-19 ສາຍພັນແດລຕາໄດ້ ແຕ່ Ghebreyesus ສຳຜັດບອກເຕືອນຕື່ມອີກວ່າ ການຂາດເຂີນຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດທີ່ທຸກຍາກມີຄວາມສ່ຽງໄພຍິ່ງຂຶ້ນ ອີງຕາມຂ່າວໆທົ່ວໄປ ການ Google ເບິ່ງ ແມ່ນວ່າໂຄວິດ-19 ສາຍພັ ນເດີມໆ ວູຮານ ປ່ຽນຕົນປ່ຽນໂຕ ປ່ຽນຄວາມສາມາດຂອງມັນມາແລ້ວຫຼາຍຄັ້ງຫຼາຍຫົນ ທີ່ຫຼ້າສຸດກັບກາຍເປັນສາຍພັນແດລຕາ ທາງການສາທາລະນະສຸກແດນມາກເວົ້າວ່າ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ AstraZeneca ແລະ Johnson and Johnson ຈະບໍ່ຖືກຮັບເອົາຢູ່ຕໍ່ໆໄປໂດຍທາງການ ການສັກຫຍູກສັກຢາວັກຊີນຂອງປະເທດແດນມາກ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການລືມເບິ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃໝ່ແລ້ວ ທາງການແດນມາກເວົ້າເປັນຂໍ້ຄວາມອອກມາວ່າ ການພິຈາລະ ນາເບິ່ງຜົນໄດ້ຜົນດີ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍຂອງຫຍູກຢາທັງສອງຍີ່ຫໍ້ນີ້ນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ມັກຊອບນຳ ແດນມາກເປັນປະເທດແລກໆຂອງໂລກນີ້ທີ່ໂຈະໄວ້ ແລະ ປະລະຢາທັງສອງຍີ່ຫໍ້ນັ້ນໃນເດືອນເມສາ ແລະ ພຶດສ ະພາ ຍ້ອນມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກັບການທີ່ມີການເວົ້າວ່າ ພາໃຫ້ເປັນເລືອດກ້າມ ທີ່ເປັນອາການທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະເປັນກັນ ຄົນອັບການິດສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການກັບທະຫານຂອງປະເທດອົດສະຕຣາ ເລຍໃນປະເທດອັບການິດສະຖານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເລີ່ມມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ທີ່ເປັນການເຂົ້າໃຈວ່າແມ່ນຈຸແລກໆທີ່ຖືກສຸກເສີນມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລ ຍຈາກກຸງຄາບູ ເມື່ອລັດຖະບານ Scott Morrison ຟ້າວຟັ່ງພິຈາລະນາເບິ່ງວີຊາສຳລັບຄົນ ທີ່ໄດ້ນາມວ່າ ລີ ຄືລູກຈ້າງຂອງອົດສະຕຣາເລຍໃນປະເທດອັບການິດສະຖານ ພາກລາຍການພາສາ Pashto ຂອງ SBS Radio ເຂົ້າໃຈວ່າ ຄົນອັ ບການິດສະຖານ 80 ຄົນ ແລະ ຄອບຄົວ ເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນສອງງວດ ຄືໃນວັນທີ 24 ແລະ 25 ເດືອນນີ້ ຜ່ານການສື່ສານກັນກັບຊຸມຊົນອັບການິສະຖານ ແລະ ຜູ້ຕາ ງໜ້າການເຂົ້າເມືອງອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອັບການິສະຖານ ມີການເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈວ່າບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 10 ຄອບຄົວມາຮອດມາເຖິງກຸງບຣິສເບນ ຄວີນສແລນ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໂດຍສາຍການບິນເອກະຊົນໃນວັ ນທີ 24 ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ແລະ ມາຮອດແມລເບີນສາມຄອບຄົວດ້ວຍ ທັງໝົດມີມາຮອດ 60 ຄົນ ແລະ ມາຮອດຊິດນີ ແລະ ແມລເບີນດ້ວຍ 20 ຄົນ ໃນຄືນວັນນີ້ທີ 25 ຍານາງ ເຈນ ຊາກີ ເລຂາທິການຂ່າວສານຂອ ງທຳນຽບຂາວຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານໂຈ ບີເດນ ຈະສຸກເສີນໜີຄົນສັນຊາດອັບການິສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການໃຫ້ແກ່ກຳລັງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງວ່າຈະ ເອົາຈັກຄົນ

ທຳນຽບຂາວພິຈາລະນາເບິ່ງແລ້ວ ຄົນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເອົາວີຊາພິເສດ ທີ່ເຄີຍເປັນນາຍແປພາສາ ແລະ ແປໜັງສືໃຫ້ກຳລັງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ພວກກໍລະນີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງອື່ນໆດ້ວ ຍ ກ່ຽວກັບຕຶກສູງຫຼາຍຊັ້ນເພພັງລົງໃນລັດຟລໍຣິດາ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດນ ໃຫ້ສັນຍາວ່າລັດຖະບານຂອງທ່ານຈະຄ້ຳຈູນຟລໍຣິດາທີ່ຖືກໄພເຮືອນຍຸບນັ້ນ

ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມປຶກສາຫາລືກັນກັບ ຣອນ ເດຊັນຕິສ ເຈົ້າແຂວງຂອງລັດຟລໍຣິດາແລ້ວ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອອັນດີເລີດແກ່ທ່ານແລ້ວ ໂຈ ບີເດນ ກໍເວົ້າວ່າທາງການຂັ້ນສູງຖືກສົ່ງໄປຍັງເຊີຟຊາຍ ທີ່ມີຄົນປະມ ານ 160 ຄົນ ຍັງຖືກຊອກບໍ່ຮູ້ບໍ່ເຫັນເທື່ອ ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຕຶກສູງນັ້ນທີ່ປະກອບດ້ວຍ 130 ຫ້ອງຍຸບລົງ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງສັນຊາດຄົນອົດສະຕຣາລີສອງຄົນຢູ່ກິນຢູ່ໃນຕຶກນັ້ນ ສອງຄົນນີ້ນັ້ນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣ າລີ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກົງສູນອົດສະຕຣາລີຢູ່ ຄາດຄະເນວ່າຈຳນວນຄົນຕາຍຍ້ອນເຫດການດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະທະວີຂຶ້ນ ຈາກທີ່ມີ 4 ຄົນໃນເວລານີ້ ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ໂດຍມີດຍາວໆສັງຫານຄົນ 3 ຄົນຕາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບອີກ 5 ຄົນ ໃນພາກໃຕ້ຂອງນະຄອນວູສເບີກ ໃນປະເທດເຢຍລະມັນ ບາງຄົນທີ່ບາດເຈັບນັ້ນຢູ່ໃນອາການສາຫັດ ຕຳຫຼວດຍິງຜູ້ທີ່ຖືກລະແວງສົງໄສເປັນມືມີດນັ້ນ ແຕ່ຊີວິດຂອງຜູ້ກ່ຽວບໍ່ ເຖິງຂັ້ນອັນຕະລາຍຍ້ອນຈາກການຍິງນັ້ນ ຜູ້ທີ່ຖືກລະແວງສົງໄສນັ້ນແມ່ນຊາຍຄົນໂຊມາລີອາຍຸ 24 ປີ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ຢູ່ກິນໃນເມືອງວູສເບີກ ໂຈອາຄິມ ເຮີແມນ ທາງການຂັ້ນສູງຂອງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ ບາວາເຣຍເວົ້າວ່າ ຄົນທີ່ບາດເຈັບຕ່າງໆນັ້ນມີດ້ວຍເດັກຊາຍຄົນໜຶ່ງ ທີ່ຄົນໃນຈຳນວນຄົນຕາຍນັ້ນຄົງແມ່ນພໍ່ຂອງຜູ້ກ່ຽວ ກ່ອນເຫດການ ຊາຍມືມີດນັ້ນຖືກປິ່ນປົວໃນດ້ານຈິດປະສາດ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ຕຳຫຼວດ ຮູ້ດີ ເຫດຜົນຂອງການທຳຮ້າຍນັ້ນຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກເທື່ອ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ລະບາດຂຶ້ນໃນ Sydney ນັ້ນ ບັດນີ້ລັດ New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກການຕິດແປດກັນທ້ອງຖິ່ນເອງ 29 ຄົນ ແຕ່ຈາກຈຳນວນດັ່ງກ່າວ 17 ຄົນ ຖືກລາຍງາ ນເປັນຂ່າວເປັນຂ່າວມາກ່ອນແລ້ວ ກອງປະຊຸມສຸກເສີນຂອງລັດຖະບານລັດ New South Wales ມີຂຶ້ນໃນມື້ນີ້ ເພື່ອສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບສະຖານະການໂຄວິດ-19 ໃນລັດ New South Wales

ການທີ່ມີການລາຍງານວ່າມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຢູ່ໃນເຂດທີ່ຖືກລັອກດາວນັ້ນ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຫ່ວງໃຍນຳທີ່ສຸດ ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້ New South Wales ກວດເບິ່ງຄົນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຖິງ 55,000 ຄົນ ແລະ ເຂດລັອກດາວບັດນີ້ກວ້າງໄກອອກໄປ ຈົນຮອດຈົນເຖິງຄຸ້ມຕ່າງໆຂອງ Western Sydney ຮ່ວມດ້ວຍ Northern Beaches ບັດນີ້ມີລັອກດາວແຕ່ 6 ໂມງແລງຂອງມື້ນີ້ ຈົນຮອດທ່ຽງຄືນຂອງວັນທີ 9 ກໍລະກະດາ 2021 ສຳລັບ Greater Sydney Blue Mountain Central Coast ແລະ Wollongong ນີ້ຖືກບັນ ຍັດອອກມາຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມຂອງຄະນະລັດຖະບານລັດ New South Wales ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນ Delta ກຳລັງແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄົນ 29 ຄົນເປັນມັນແລ້ວ ອັນມີດ້ວຍ 17 ຄົນທີ່ເປັນໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ ຄົນເຖິງຫຼາຍກ ວ່າ 1,600 ຄົນໃນ 3 ລັດ ຖືກສັ່ງໃຫ້ແຍກຕົນແຍກໂຕ ພາຍຫຼັງທີ່ມີຄົນໜຶ່ງໃນເມືອງບໍ່ແຮ່ໃນລັດ Northern Territory ຖືກກວດເຫັນເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ມີວີ່ແວວຂອງອາການໃດໆ ແຕ່ຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນວັນສຸກແລ້ ວນີ້ ພາຍຫຼັງກັບຄືນໄປຍັງ Northern Territory ແລ້ວຈາກ Queensland ຜູ້ກ່ຽວເດີນທາງໄປຈາກເມືອງ Bendigo ໃນລັດ Victoria ຜ່ານ Brisbane ທີ່ຜູ້ກ່ຽວຖືກສັ່ງໃຫ້ໄປ Quarantine ໃນວັນທີ 17 ແລ້ວນີ້ ຜູ້ກ່ຽວຖືກມອງເຫັນວ່າລ່ວງລະເມີດ Quarantine ຂອງ Queensland ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກ Quarantine ມື້ໜຶ່ງ ຜູ້ກ່ຽວ ບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກວັນທີ 18 ແລ້ວນີ້ ແລ້ວໄປເມືອງ Granite Mine ໃນພາກກາງຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທີ່ບໍ່ໄກຫ່າງຈາກເມືອງ

ໃນມື້ວານນີ້ ປະມານ 1 ໂດລາອົດສະເຕຣເລຍເທົ່າກັນກັບ 76 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.64 ຢູໂຣ 4.90 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 17,462.97 ດົງຫວຽດນາມ 3,089.90 ຫຼຽນຂະເໝນ 24.14 ບາດໄທ 7,169.57 ກີບລາວ ມື້ອື່ນ ແມລເບີນ ຝົນຊາວເວີຈະເບົ າບາງລົງ 8 15 ແຄນເບີຣາຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 1 13 Sydney ຈະແດດ 7 18 Brisbane ຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 9 21 Darwin ຈະ Humid ນ້ອຍລົງ ແລະ ແດດ 21 31 Perth ຈະຕົກຝົນຊາວເວີ ອາດພາຍຸ 8 18 Adelaide ຈະຕົກຝົນຊາວເວີ 1 ຫຼື 2 ຫ່າ 10 16 Hobart ຈະເມກ